ئامېرىكا ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك دىپلوماتلىرى ئۆتكەن ھەپتە قوشما بايانات ئېلان قىلىپ، خىتاينىڭ ئۇيغۇرلار رايونىدىكى قىلمىشىنى تەنقىد قىلغان. شۇنداقلا خىتاينى ئۇكرائىنا مەسىلىسىدە رۇسىيەگە ياردەم بەرمەسلىك توغرىسىدا ئاگاھلاندۇرغان. مەلۇم بولۇشىچە، ئامېرىكىنىڭ مۇئاۋىن تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋېندى شېرمان، ئەگەر خىتاي رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىنا ئۇرۇشىغا ئەمەلىي ياردەم بەرسە، ئۇنىڭغا ئېمبارگو يۈرگۈزىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. ۋېندى شېرماننىڭ باشچىلىقىدىكى بىر ئامېرىكا دىپلوماتىك ئۆمىكى ئۆتكەن ھەپتە ياۋروپا ئىتتىپاقىنى زىيارەت قىلىپ ياۋروپا ئىتتىپاقى تاشقى ئىشلار كومىسسارىياتىنىڭ باش كاتىپى ستېفانو سانونو بىلەن خىتاي مەسىلىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان كۆپ خىل تېمىلاردا سۆھبەت ئېلىپ بارغان ئىككى تەرەپ يىگىرمە بىر ۋە يىگىرمە ئىككىنچى ئاپرېل كۈنلىرى ئۆتكۈزۈلگەن سۆھبەتتىن كېيىن ئېلان قىلغان قوشما باياناتتا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلار رايونىدىكى قىلمىشىنى تەنقىدلىگەن تاراتقۇلارنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، ياۋروپا ئىتتىپاقى تاشقى ئىشلار كومىسسارىياتى باش كاتىپى ستېفانو سانونو بىز يەنە شىنجاڭدىكى ۋەزىيەتكە، بولۇپمۇ شۇ جايدىكى كەڭ كۆلەملىك سىياسىي قايتا تەربىيەلەش لاگېرلىرى تورى، كەڭ كۆلەملىك نازارەت قىلىش ھەرىكىتى، ئۇيغۇر ۋە باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ دىنىي ئەركىنلىكىنى سىستېمىلىق چەكلەش، مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىش قاتارلىقلارغا كۆڭۈل بۆلىمىز، دېگەن. قوشما باياناتتا ئامېرىكا ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ خىتاينى داۋاملىق خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ روسىيەگە يۈرگۈزگەن جازاسىدىن ئۆزىنى قاچۇرماسلىققا ياكى ئۇنىڭغا بۇزغۇنچىلىق قىلماسلىققا ۋە ياكى روسىيەگە ھەر قانداق شەكىلدە ياردەم بەرمەسلىككە چاقىرىدىغانلىقى بىلدۈرۈلۈپ روسىيەنى قوللاش ئۆزلىرىنىڭ خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىگە تەسىر قىلىدىغانلىقى تەكىتلەنگەن ۋېندى شېرمان مۇنداق دېگەن، بىز خىتايغا شۇنى ئېنىق بىلدۈرىمىز، رۇسىيەگە قارىتىلغان جازادىن ئۆزىنى قاچۇرماسلىقنى ياكى ئۇنىڭغا بۇزغۇنچىلىق قىلماسلىقنى، ھەرقانداق شەكىلدىكى ھەربىي ياردەم بەرمەسلىكنى ئېيتىمىز. بۇ خىل قوللاشلار بىز ھەرقايسىمىزنىڭ خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىمىزگە تەسىر قىلىدىغانلىقىنى قايتا تەكىتلەيمىز. باياناتتا ئېيتىلىشىچە، ئىككى تەرەپ يەنە خىتاينىڭ ئۇچۇرنى كونترول قىلىشى ۋە ساختا ئۇچۇر تارقىتىشىغىمۇ دىققەت قىلماقتىكەن.
ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتى يىگىرمە بەشىنچى ئاپرېل كۈنى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىللىق خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك دوكلاتىنى ئېلان قىلىپ، ئامېرىكا ھۆكۈمىتىدىن خىتاينىڭ دىنىي ئەركىنلىك دەپسەندىچىلىكىنى، ئۇنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە باشقا ۋەھشىي جىنايەتلىرىنى جاۋابكارلىققا تارتىشنى تەلەپ قىلغان. دوكلاتتا كۆرسىتىشىچە، ئامېرىكا ئوخشاش پىكىردىكى دۆلەتلەر ۋە ب د ت كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشى بىلەن مەخسۇس ب د ت تەكشۈرۈش كومىتېتى قۇرۇپ، شىنجاڭدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە باشقا ۋەھشىي جىنايەتلەرنى سادىر قىلغۇچىلارنى تەكشۈرۈشى ۋە جاۋابكارلارنى ئېنىقلاپ چىقىشى، شۇنداقلا خىتايدىكى باشقا ئېغىر كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى ھۆججەتلەشتۈرۈشى كېرەك ئىكەن. دوكلاتتا يەنە ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ خىتايغا ئالاقىدار كىشىلىك ھوقۇق قانۇنلىرىنى ئىجرا قىلىپ، ئامېرىكا شىركەتلىرىنىڭ خىتايدا دىنىي ئەركىنلىكنىڭ دەپسەندە قىلىنىشىغا ئىشتىراك قىلىپ قالماسلىققا كاپالەتلىك قىلىش تەلەپ قىلىنغان. دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە، ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ھۆكۈمەت بىلەن ھەمكارلىشىپ، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى، تىبەت سىياسىتى ۋە قوللاش قانۇنىغا ئوخشاش قانۇنلارنىڭ ئىجرا قىلىنىشىغا كاپالەتلىك قىلىشى كېرەك ئىكەن. دوكلاتتا ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى خىتاي دىنىي ئەركىنلىك ۋەزىيىتىنىڭ داۋاملىق ناچارلاشقانلىقىنى، دىننى خىتايلاشتۇرۇش سىياسىتىنىڭ داۋاملاشقانلىقى، بولۇپمۇ شىنجاڭ دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈركىي مۇسۇلمانلارنى ھەر خىل دىنىي سەۋەبلەر بىلەن داۋاملىق جازا لاگېرلىرىدا، تۈرمە ۋە مەجبۇرىي ئەمگەك لاگېرلىرىدا تۇتۇپ تۇرغانلىقى تەكىتلەنگەن. دوكلاتتا مۇنداق دېيىلگەن: سابىق مەھبۇسلار ۋە شاھىتلار تۇتقۇندا جىسمانىي ۋە پسىخولوگىيىلىق قىيناش، باسقۇنچىلىق ۋە دىنىي زوراۋانلىقنىڭ باشقا شەكىللىرى، مەجبۇرىي ئەمگەك، مەجبۇرىي تۇغماس قىلىش ۋە بالا چۈشۈرۈش ئوپېراتسىيەسىنىڭ يۈز بەرگەنلىكلىرىنى دوكلات قىلدى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا دائىرىلەر سەككىز يۈز سەكسەن مىڭ مۇسۇلمان بالىنى ئاتا-ئانىسىدىن ئايرىغان. شۇنداقلا شىنجاڭدىكى مۇھىم دىنىي ۋە مەدەنىيەت ئورۇنلىرىنى ۋەيران قىلغان ياكى دەخلى-تەرۇز قىلغان. توقسان بەتلىك بۇ دوكلاتتا دۇنيادىكى خىتاينى ئۆز ئىچىگە ئالغان يىگىرمە يەتتە دۆلەتنىڭ ئۆتكەن بىر يىللىق دىنىي ئەركىنلىك ۋەزىيىتى يورۇتۇپ بېرىلگەن بولۇپ، دوكلاتتا خىتاينىڭ بۇ يىلمۇ ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ دىنىي ئەركىنلىك ۋەزىيىتى، ئالاھىدە دىققەت قىلىنىدىغان دۆلەت تىزىملىكىگە كىرگۈزۈلۈشى تەلەپ قىلىنغان. خەلقئارادا مىليونلىغان ئۇيغۇر ۋە باشقا مۇسۇلمان ئاز سانلىق مىللەتلەرنى مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىش بىلەن ئەيىبلىنىپ جازاغا دۇچ كەلگەن خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئېلىدە كەلگۈسى بەش يىل ئىچىدە يەتتە يېرىم مىليون ئادەم قېتىم كەسپىي تەربىيەلەش ئېلىپ بارىدىغانلىقىنى ئېلان قىلغان تەڭرىتاغ تورى قاتارلىق خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئادەم كۈچى ۋە ئىجتىمائىي پاراۋانلىق نازارىتى يېقىندا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ كەسپىي تېخنىكا تەربىيەلەشتىكى ئون تۆتىنچى بەش يىللىق پىلانىنى ئېلان قىلغان بۇ پىلاندا يەتتە يېرىم مىليون ئادەم قېتىم كەسپىي تەربىيەلەش ئېلىپ بېرىش ئوتتۇرىغا قويۇلغان خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ ئېيتىشىچە ئون تۆتىنچى بەش يىللىق بۇ پىلان يەنە بىر يۈز يىگىرمە مىڭ يۇقىرى ماھارەتلىك ئىختىساسلىقلارنى كۆپەيتىشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ كەسپىي تەربىيەلەش يۆتكەپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش نامىدا مىليونلىغان ئۇيغۇر ۋە باشقا مۇسۇلمان ئاز سانلىق مىللەتلەرنى خىتاي كارخانىلىرىدا مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىپ ئائىلىلەرنى پارچىلىغان ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ ئىجتىمائىي قۇرۇلمىسىغا بۇزغۇنچىلىق قىلغان بۇنىڭ بىلەن ئامېرىكا قانۇن چىقىرىپ ئۇيغۇر ئېلىدا ئىشلەپ چىقىرىلغان مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى چەكلىگەن ئىدى كۆزەتكۈچىلەر خىتاينىڭ مەزكۇر پىلانى ئۇنىڭ رايوندىكى مەجبۇرىي ئەمگەك سىياسىتىنىڭ ئون تۆتىنچى بەش يىللىق پىلان مەزگىلىدىمۇ داۋام قىلىدىغانلىقىدىن دېرەك بېرىدىغانلىقىنى بىلدۈرمەكتە خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ ئېيتىشىچە خىتاينىڭ پىلانى ئۆتكەن بەش يىلدا ئېرىشكەن كەسپىي ماھارەت تەربىيەسىنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىرىنى ۋە تەجرىبىلىرىنى ئەتراپلىق يەكۈنلەش ئاساسىدا يېڭى ۋەزىيەت يېڭى ۋەزىپىلەرنى ئانالىز قىلىپ كەسپىي ماھارەت تەربىيەسىنىڭ تەمىنلەش ئىقتىدارىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش كەسپىي ماھارەت تەربىيەسىنىڭ سۈپىتى ماھارەتلىك ئىختىساسلىقلارنى تەربىيەلەش تەرەققىيات مۇھىتى ۋە باشقا تەرەپلەرنىڭ تەرەققىيات مۇھىتىنى ئەلالاشتۇرۇش قاتارلىق جەھەتلەردە بىر قاتار تەدبىرلەرنى يولغا قويۇش ئىكەن.
يىگىرمە تۆتىنچى ئاپرېل كۈنى خىتاينىڭ شاڭخەي شەھىرىدە كورونا ۋىرۇسىدىن يۇقۇملانغانلار يىگىرمە مىڭغا يېقىنلىشىپ، ئەللىك بىر ئادەم ئۆلگەن. رادىيومىز خىتاي بۆلۈمىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، يېقىندا شاڭخەينىڭ جيادىڭ رايونىدىكى بىر جەسەت كۆيدۈرۈش زاۋۇتىدا جەسەتلەرنى بىر تەرەپ قىلىش مەسىلىسى سەۋەبلىك كېلىپ چىققان ماجىرادىن مەزكۇر زاۋۇتتا تۆتىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنىدىن باشلاپ بارلىق خىزمەتچىلەرنىڭ زاۋۇتتىن ئايرىلىشى چەكلەنگەنلىكى، بۇ زاۋۇتنىڭ ھەر كۈنى كېچە سائەت ئون ئىككىگىچە جەسەت كۆيدۈرىدىغانلىقى ئاشكارىلانغان. خەۋەردە ئۆلگەنلەرنىڭ ئۆتكەن يىلنىڭ ئوخشاش مەزگىلىدىكىدىن ئىككى ھەسسە كۆپەيگەنلىكى، بىراق خىتاي تاراتقۇلىرىدا بۇنىڭغا ئائىت ئۇچۇرنىڭ چەكلەنگەنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلگەن. شاڭخەي شەھىرىدىكى يەنە بىر جەسەت كۆيدۈرۈش زاۋۇتىدىكى خادىملار رادىيومىزغا بەرگەن ئۇچۇرىدا ئۆزلىرىنىڭ خىزمەت سالمىقى بۇرۇنقىدىن ئېشىپ كەتكەنلىكىنى ئېيتقان، بىراق كونكرېت سانلىق مەلۇمات بىلەن تەمىنلەشنى رەت قىلغان. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، بۇنىڭدىن سىرت شاڭخەينىڭ خۇاڭپۇ پۇدۇڭ رايونىدىكى ئاھالىلەر خىتاينىڭ قاتتىق كارانتىن تەدبىرلىرىگە قارشى تۆمۈر رېشاتكىلارنى بۇزۇپ تاشلاپ قارشىلىق بىلدۈرگەن. شاڭخەي شەھەرلىك سەھىيە كومىتېتىنىڭ يىگىرمە بەشىنچى ئاپرېل بىلدۈرۈشىچە، ئۆتكەن بىر كۈن ئىچىدە ئىككى مىڭ تۆت يۈز يەتمىش ئىككى نەپەر كېسەللىك ئالامىتى بار يەرلىك كوروناۋىرۇس يۇقۇمدارى بايقالغان. كېسەللىك ئالامىتى يوق يەرلىك يۇقۇمدار ئون ئالتە مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن ئۈچكە يېتىپ ئەللىك بىر ئادەم ئۆلگەن ئەنگلىيە مۇھاپىزەتچى گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە كورونا ۋىرۇسنىڭ ئۆتكەن ھەپتە ئىچىدىكى تارقىلىشى بېيجىڭ ئاھالىسىنى ساراسىمىگە سېلىپ يېمەك ئىچمەك سېتىۋېلىش دولقۇنى قوزغالغان بېيجىڭ شەھىرى ئۆتكەن جۈمە كۈنى قىرىق يەتتە نەپەر كوروناۋىرۇس يۇقۇمدارى بايقالغانلىقى، يۇقۇمدارلارنىڭ يېرىمىنىڭ چاۋياڭ رايونىدا بايقالغانلىقىنى ئېلان قىلغان. دائىرىلەر بۇ ھەپتە ئىچىدە چاۋياڭ رايونىدىكى ئۈچ يېرىم مىليون ئاھالىگە قارىتا ئەملەش ئېلىپ بارغانلىقىنى بىلدۈرگەن. «مۇھاپىزەتچى» گېزىتىنىڭ ئېيتىشىچە، خىتاي دۆلەتلىك سەھىيە كومىتېتى يىگىرمە بەشىنچى ئاپرېل كۈنى خىتاي مىقياسىدا ئۈچ مىڭ ئىككى يۈز ئاتمىش ئالتە نەپەر كېسەللىك ئالامىتى بار يۇقۇمدار، يىگىرمە مىڭ تۆت يۈز ئەللىك تۆت نەپەر كېسەللىك ئالامىتى يوق يۇقۇمدار بايقالغانلىقىنى ئېلان قىلغان.
ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ يىگىرمە بەشىنچى ئاپرېل دۈشەنبە كۈنىدىكى ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشى داۋاملاشماقتا. مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى مېھرىبان. نۆۋەتتە مەخسۇس سەھىپىلەر بويىچە بېرىلىدىغان ئاڭلىتىشىمىزنى باشلايمىز. بۇنىڭدا رادىيومىز مۇخبىرلىرى ۋە ئىختىيارىي مۇخبىرلارنىڭ تەييارلىشىدا،

بىز ئالدىنقى كۈنى غۇلجا شەھەر توققۇزىنچى ئوتتۇرا مەكتەپنىڭ ئىقتىدارلىق مۇدىرى دىلمۇرات ئابدۇرېھىمنىڭ غۇلجا شەھەرلىك قاماقخانىدا بىر يىلدىن بۇيان تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقانلىقى ھەققىدە خەۋەر بەرگەندىن كېيىن، ئاڭلىغۇچىلىرىمىزدىن بىرى رادىيومىزغا ئۇچۇر يوللاپ، دىلمۇرات ئىلگىرى خىزمەت قىلغان سەككىزىنچى ئوتتۇرا مەكتەپتىن ئون نەچچە ئوقۇتقۇچىنىڭ تۇتقۇندا ئىكەنلىكىنى ۋە بۇلاردىن ئىككى نەپىرىنىڭ ئىسىملىرىنى مەلۇم قىلدى. مۇخبىرىمىزنىڭ تېلېفون زىيارەتلىرى داۋامىدا مەزكۇر مەكتەپتىن ئاز دېگەندە يەتتە ئوقۇتقۇچىنىڭ نۆۋەتتە تۈرمىدە ئىكەنلىكى ئايدىڭلاشتى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. بەيدۇ ئۇچۇر ئامبىرى تونۇشتۇرۇلۇشىچە، غۇلجا شەھەر سەككىزىنچى ئوتتۇرا مەكتەپنىڭ تۆت مىڭ ئەتراپىدا ئوقۇغۇچىسى ۋە ئىككى يۈز ئەتراپىدا ئىشچى خىزمەتچىسى بار ئىكەن. بۇ مەكتەپتە ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلدىن باشلاپ قوش تىللىق ئوقۇتۇشمۇ يولغا قويۇلغان. شۇنىڭدىن باشلاپ، مەكتەپ ھەر يىلى ئون قوش تىللىق سىنىپ، ئون خىتايچە سىنىپ قوبۇل قىلغان. مەكتەپتە ئۇيغۇر ۋە خىتاي ئوقۇغۇچىلارنىڭ نىسبىتى تەڭگە تەڭ توغرا كەلگەن. غۇلجا ۋەزىيىتىدىن خەۋەردار كىشىلەردىن بىرى ئالدىنقى كۈنى رادىيومىزغا ئۇچۇر يوللاپ، ئەنە شۇ سەككىزىنچى ئوتتۇرا مەكتەپتىن نۆۋەتتە ئون نەچچە ئوقۇتقۇچىنىڭ تۇتقۇندا ئىكەنلىكىدىن خەۋىرى بارلىقىنى ۋە بۇلاردىن ئابدۇرېھىم نېغمەت ۋە شۆھرەت قاتارلىق ئوقۇتقۇچىلارنىڭ ئىسمىنى مەلۇم قىلدى. بىز بۇ يىپ ئۇچلىرىغا ئاساسەن غۇلجا شەھىرىدىكى مائارىپ تارماقلىرىغا تېلېفون قىلدۇق.
غۇلجا شەھەرلىك سەككىزىنچى ئوتتۇرا مەكتەپنىڭ نۆۋەتچى خادىمى بۇ مەكتەپتىن بىر قىسىم ئوقۇتقۇچىلارنىڭ تۇتقۇندا ئىكەنلىكىنى ئىنكار قىلمىدى. ئۇ پەقەت بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتلارنىڭ مەكتەپ كادىرلار بۆلۈمىدە بار ئىكەنلىكى، ئەمما ئۆزىنىڭ بۇ ھەقتىكى مەلۇماتىنىڭ يېتەرسىز ئىكەنلىكىنى تىلغا ئالدى. بىز ئۇنىڭدىن تۇتقۇندىكى ئوقۇتقۇچىلار ئارىسىدا نېغمەت ۋە شۆھرەت ئىسىملىك ئوقۇتقۇچىنىڭ بار يوقلۇقىنى سورىغىنىمىزدا،

ئىسمىنى، ئىسىملىرى ئېنىق بىلگەن بولسام سىزگە چوقۇم ھەممىسىنى دەپ بېرەتتىم، شۇ ھازىر مەن ئىسمىنى نېمە قايسى قايسى قايسى ئورۇندا ئاتاپ ئۇنتۇپ. ئاڭلىغىنىڭىز. ئەمما بۇ خادىممۇ بۇ مەكتەپتىن بىر تۈركۈم ئوقۇتقۇچىنىڭ تۇتقۇن ئىكەنلىكىنى ئىنكار قىلمىدى. ئورۇنلىرىنى دەپ بەرمەڭ، مۇشۇ مەكتەپتىن قايسى قايسى ئوقۇتقۇچىلارنى ھازىر سىز مۇشۇ تۇتۇلۇپ كەتتى دەپ بىلىسىز شۇنى دەپ بېرىڭ.

باشقا گەپنىڭ كېرىكى يوق، قانداق؟ قىرپىقى بۇ پەنشىن قىلغانلارمۇ يا؟ ھە شۇ پەنشىن قىلغانلار. پەنشىن قىلغانلار. ئۇلارنىڭ ئىسمى ژىلى. ئىسمى بىلەن ژىلىنى دەپ قويساڭلار بولدى. قالغىنىنى بىز نېمىدىن ج خ تارماقلىرىدىن ئالىمىز. ھە بولدى بولدى. مەكتەپنىڭ بايىقى نۆۋەتچى خادىمى بۇ مەكتەپتىن تۇتۇلغان ئوقۇتقۇچىلارنىڭ قانچە يىلدىن قانچە يىلغا قەدەر كېسىلگەنلىكىنى سورىغىنىمىزدا ئۇ دەسلەپتە بۇلارنىڭ ياشتا چوڭ ئوقۇتقۇچىلار ئىكەنلىكىنى شۇڭا تونۇمايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن بولسا،

مەلۇم بولۇشىچە، مەزكۇر مەكتەپتە بەلگىلىك ساندا قازاق ئوقۇتقۇچى ۋە ئوقۇغۇچىلارمۇ بار بولۇپ، مەكتەپنىڭ قوغداش خادىمى بۇ مەكتەپتىن تۇتۇلغانلار ئارىسىدا قەمەر، نۇرجان ۋە ئەۋزەل قاتارلىق قازاق ئوقۇتقۇچىلارنىڭ تۇتۇپ كېتىلىپ، بىر مەزگىل تەربىيەلەنگەندىن كېيىن قويۇپ بېرىلگەنلىكى ۋە نۆۋەتتە خىزمىتىنى داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى تىلغا ئالدى. مەسىلەن، قازاق ئوقۇتقۇچىلاردىن كىملەر بار؟

بىز مەزكۇر مەكتەپ تەۋەلىكىدىكى ساقچىخانىلارغىمۇ تېلېفون قىلىپ، بۇ مەكتەپتىن قانچىلىك ئوقۇتقۇچىنىڭ ئاتالمىش تەربىيەلەشكە ئاپىرىلغانلىقىنى سورىدۇق، ساقچى خادىمى ئۆزلىرىنىڭ يىگىرمە ئوتتۇزچە ئوقۇتقۇچىنى تەربىيەلەشكە ئاپارغانلىقى ۋە بۇلاردىن يەتتە سەككىزچە كىشىنىڭ كېسىلىپ بولغانلىقىنى ئاشكارىلىدى. نۆۋەتتە كېچە كۈندۈز تۇرامسىلەر يا قانچە سائەت تۇرىسىلەر؟ كېچە كۈندۈز. كېچە كۈندۈزمۇ؟

ما شىڭرۇي باش ماقالىسىدە شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئىجتىمائىي مۇقىملىقى ۋە ئۇزۇن مۇددەتلىك ئەمىنلىكى ئىسلاھات تەرەققىيات ۋەتەننىڭ بىرلىكى مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى دۆلەت خەۋپسىزلىكى ۋە جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ بۈيۈك گۈللىنىشىدىن ئىبارەت زور ئىستراتېگىيىلىك قۇرۇلۇشلار بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك دەپ كۆرسەتكەن ئۇ شۇنداقلا ئۇيغۇر رايونىدا ھازىرغىچە ئىجرا قىلىنىۋاتقان ئاتالمىش تېررورلۇق ئاشقۇنلۇق ۋە بۆلگۈنچىلىككە قارشى يۇقىرى بېسىملىق سىياسەتلەرنى بوشاشماي داۋاملاشتۇرۇشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى تەكىتلىگەن ئۇ مۇنداق دەپ يازغان شىنجاڭ دۆلىتىمىزنىڭ غەربىي شىمالىدىكى مۇھىم بىخەتەرلىك توسۇقى شىنجاڭنىڭ ئالاھىدە ئىستراتېگىيىلىك ئورنى ۋە ئالاھىدە مەسىلىلىرى مەۋجۇت شۇڭا شىنجاڭدا خىزمەتلەرنى ياخشى قىلىش ئىنتايىن مۇھىم بىز شىنجاڭ خىزمىتىنى ئىستراتېگىيىلىك نۇقتىدىن كۆزدىن كەچۈرۈش ۋە پىلانلاشتا چىڭ تۇرۇشىمىز جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ بۈيۈك گۈللىنىشىدىن ئىبارەت بۇ ئومۇمىي نىشاننىڭ ئومۇمىي ئىستراتېگىيىلىك ۋەزىيىتىنى ئىنچىكە كۆزىتىشىمىز شىنجاڭدا دۆلەت بىخەتەرلىكىنى قوغداشنىڭ ھەرقايسى تەرەپلىرى ۋە پۈتكۈل جەريانلىرىنى ئەستايىدىل ئورۇنلاشتۇرۇپ دۆلەت خەۋپسىزلىكى مەسئۇلىيەت سىستېمىسىنى قاتتىق يولغا قويۇشىمىز كېرەك تۈركىيە ھاجىتېپە ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇتقۇچىسى خىتاي ئىشلىرى مۇتەخەسسىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندىنىڭ رادىيومىزغا بىلدۈرۈشىچە خىتاي شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى ھەر ۋاقىت خىتاينىڭ تەقدىرى بىلەن مۇناسىۋەتلىك ھەل قىلغۇچ مەسىلە دەپ قاراپ كەلگەن بولغاچقا ما شۈنرۇيمۇ ئىلگىرىكى خىتاي رەھبەرلىرىگە ئوخشاشلا يۇقىرى بېسىملىق سىياسەتنى ئىجرا قىلىدىكەن. شۇڭا ما شۈنرۇي ماقالىسىدە پەقەت شى جىنپىڭ ئوتتۇرىغا قويغان ئومۇمىي دۆلەت بىخەتەرلىك ئۇقۇمىنى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ۋەزىيىتىگە باغلاپ شەرھلەپ چىققان. ھەمدە خىتاينىڭكى كۈچلىنىشى ئۈچۈن شەرقىي تۈركىستاننىڭ مۇقىملىقى خىتاي ئۈچۈن مۇھىم. بۇنى شى جىنپىڭمۇ دەيدۇ ۋە چېن چۈەنگومۇ دەپ كەلگەن بۇ ما شۈنرۇيمۇ دەپ كېلىۋاتىدۇ. يەنى بۇ جەھەتتىن ئۆزگەرگەن يوق. بۇ شەرق تۈركىستاننىڭكى مۇقىملىقى ۋە خىتاينىڭكى كەلگۈسى بىلەن باغلاش ۋە شۇنداقلا خىتاينىڭ كەلگۈسىدە دۇنيادا بىر قۇدرەتلىك بىر دەۋلەت بولۇشى بىلەنمۇ مۇناسىۋەتلىك دەپ كۆرگەچكە ۋە چەت ئەلدىكى مۇشۇ بېسىملارغا قارشى بولۇپمۇ خىتايغا تۆھمەت قىلدى دەۋاتىدۇ. مۇشۇلارغا قارشى قانداق تەشۋىق قىلىش ھەم مەملىكەتنىڭ ئىچىدە قانداق تەشۋىق قىلىش؟ دېگەندەك، شى جىنپىڭنىڭكى ئومۇمىي خەۋپسىزلىك ئىدىيەسىنى بۇ شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىگە باغلاپ تەرىپ قىپتۇ ئەمدى بۇنى. مەن ئوقۇپ چىققاندىكى مانا بىر چۈشەنچە بولدى. بۇ ھەرھالدا شى جىنپىڭگە بىر ئۆزىنىڭكى چۈشەنچە ئىدىيەسىنى شى جىنپىڭگە بىر دوكلات بېرىشتەكلا بىر يازمىدەك تۇرىدۇ بۇ. يەنى ئومۇمىي خەۋپسىزلىك ئىدىيەسىنى بۇ يەردە ئىجرا قىلىمەن، شۇنىڭغا مەندىن خاتىرجەم بول دېگەندەك بىر ئۇچۇرنى بېرىشقا تىرىشىۋاتقاندەك تۇرىدۇ.
ما شۈنرۇي ماقالىسىدە يەنە ھازىرغىچە ئۇيغۇر رايونىدا ئەپ بېرىلغان كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن، قايتا تەربىيەلەش نامىدىكى لاگېرلارغا سولاش ھەرىكىتىنى قەتئىي داۋاملاشتۇرۇشنى ۋە ئۇنى قانۇنىي ئاساسقا ئىگە قىلىشنى تەكىتلىگەن بولۇپ، ئۇ مۇنداق دەپ يازغان. شىنجاڭدا قانۇن بىلەن ئىدارە قىلىشنى شىنجاڭ خىزمىتىنىڭ بارلىق ساھەلىرىدە يولغا قويۇپ مىللىي بۆلگۈنچى دىنىي ئاشقۇن ۋە زوراۋان تېررورلۇق كۈچلىرىنى قانۇن بويىچە قاتتىق باستۇرۇپ شىنجاڭنىڭ مۇقىملىقى ۋە جەمئىيەتنىڭ بىخەتەرلىكىنى قەتئىي قوغدىشىمىز كېرەك بۆلگۈنچىلىككە قارشى تۇرۇش كۈرىشىنى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇپ شىنجاڭنىڭ بۆلگۈنچىلىككە قارشى تۇرۇش كۈرىشىنىڭ ئۇزۇن مۇددەتلىك مۇرەككەپ ۋە جاپالىق ماھىيىتىنى چوڭقۇر چۈشىنىپ پۈتكۈل جەمئىيەتتە بۆلگۈنچىلىككە قارشى تۇرۇش تەربىيەسىنى داۋاملىق چوڭقۇرلاشتۇرۇشىمىز تاشقى كۈچلەرنىڭ سىڭىپ كىرىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشىمىز ۋە ئۇنىڭغا زەربە بېرىشىمىز كېرەك دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدىكى دۈشمەن كۈچلەرنىڭ مىللەت ۋە دىن مەسىلىلىرىنى دەستەك قىلىپ بۆلگۈنچىلىك سىڭىپ كىرىش ۋە بۇزغۇنچىلىق ھەرىكەتلىرى قىلىشىغا قەتئىي قارشى تۇرۇشىمىز كېرەك خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان ئۇيغۇر ئېلىدە كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن ھەرىكىتى ۋە لاگېرلارنى يولغا قويۇش بىلەن بىرگە رايوننى چېكىدىن ئاشقان ساقچى دۆلىتى سىستېمىسى بىلەن ئىدارە قىلىۋاتقان ئىدى بۇنداق بىر شارائىتتا ما شىڭرۈينىڭ يەنە توختىماي ئاتالمىش تېررورچى بۆلگۈنچى ئاشقۇنلارغا زەربە بېرىشنى ۋە قانداقتۇر چېگرا ئىچى سىرتىدىكى خەۋپلەرنى تىلغا ئېلىشى دىققەت قوزغىدى دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى بولسا ما شىڭرۈينىڭ بۇ باش ماقالىسىدە ئۇيغۇر ئېلىدىكى ۋەزىيەتنىڭ جىددىيلىكى ۋە قىيىنلىقىنى تەكىتلەش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ سىياسىي بيۇروغا كىرىشتەك ئارزۇسى ئۈچۈن يول ھازىرلاۋاتقان بولۇشى مۇمكىنلىكىنى ئېيتتى بۇ ما شىڭرۈينىڭكى شەرقىي تۈركىستاننىڭكى ۋەزىيەتى ناھايىتى ئالاھىدە ناھايىتى قىيىن ناھايىتى مۇرەككەپ بۇ ئىش ھەم ئىچىدە ھەم تېشىدا مۇنداق ھۇجۇم قىلىۋاتقان ئەھۋال بار. مەن مۇشۇنداق قىيىن مۇرەككەپ ئىشقا قارشى مەن يامان تىرىشىۋاتىمەن دېگەننى دېمەكچى. بۇنىڭ دېمەكچى بولغىنى ئەمدى مۇشۇ كەلگۈسىندە خىتاينىڭكى سىياسىي مەركەزى بولغان سىياسىي بيۇروغا ئەزا بولۇشنىڭكى كويىدا. دەپ ئويلاۋاتىمەن. چۈنكى بۇندان ئەۋەلكى مۇشۇ جاڭ چۈنشەن بولسۇن ۋە ئۇندان ئەۋەلكى ۋاڭ لېچۈەن بولسۇن بۇلار ساپ ئاشۇنداق گەپلەرنى قىلغان. شۇنىڭغا بۇ بۇرۇن شەرق تۈركىستاننىڭ رەئىسلىرىنى سىياسىي بيۇروغا ئالمايتتىچۇ ئەزالىققا ئاشۇ ۋاڭ لېچۈەندىن باشلىدى بۇ بىر ئادەت بولۇپ قالدى. خىتاينىڭكى ئۆلكە رەئىسلىرى ھەممىسى ئاسانچە مۇشۇ نېمىگە سىياسىي بيۇرو ئەزاسىغا كىرەلمەيدۇ. ئەمما شەرقىي تۈركىستاننىڭكى ئىشى ناھايىتى قىيىن بولغاچقا، مەن مۇشۇنداق قىيىن ئىشلارنىڭ ئىشلارنى ھەل قىلىپ كېلىۋاتىمەن، مېنىڭ قابىلىيىتىم ياخشى دېگەن بىر يوشۇرۇن بىر ئۇچۇرمۇ بار بۇ يەردە. ئە، بولمىسا ئۇ گەپ سۆزلەر دېگەنلەر ھەممىسى مۇشۇ كېيىنكى يىللاردا بار گەپلەر. ئەمما بۇ يازمىسىندا مۇشۇنداق ئۇچۇرلارنى بېرىپ تۇرۇپ، ئابايقى دېگەندەك شى جىنپىڭگە بولغان ساداقىتىنى بىلدۈرۈش ۋە شى جىنپىڭنى كەلگۈسىدە ئۇنى سىياسىي بيۇرونىڭكى ئەزاسى قىلدۇرۇشقا تىرىشىۋاتقاندەك تۇرىدۇ.
خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇرنى لاگېرلارغا قاماپ ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتى بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان بىر پەيتتە يەنە ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى دۆلەت تىلى مىللەتلەرنىڭ يۇغۇرۇلۇشى ۋە ئانارنىڭ دانىسىدەك زىچ ئۇيۇشۇشى دېگەندەك بىر قاتار سىياسىي تېرمىنلار ئارقىلىق ئۇيغۇر ئېلىدە ئۇيغۇرلارنىڭ تىلى دىنى مەدەنىيىتى قىسقىسى ئۇيغۇر كىملىكىنى گەۋدىلەندۈرىدىغان ھەرقانداق ئېلېمېنتقا قارشى جەڭ ئېلان قىلغان ئىدى ما شىڭرۈي بۇ ماقالىسىدىمۇ يۇقىرىدىكى تېرمىنلارنى ئىشلىتىپ تۇرۇپ رايوندىكى ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىنى داۋاملىق كۈچەيتىشنى ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇشتىن ئىبارەت كومپارتىيىنىڭ دىن سىياسىتىنى يەنىمۇ چىڭىتىشنى تەكىتلىگەن ئامېرىكىدىكى كور ئانالىتىك تەتقىقات مەركىزىنىڭ قۇرغۇچىسى دوكتور ئاندېرس كور رادىيومىزغا بۇ ھەقتە ئېلخەت ئارقىلىق قايتۇرغان ئىنكاسىدا خىتاينىڭ خەلقئارادىكى بارلىق نارازىلىق ھەرىكەتلىرىگە قارىماي يەنىلا ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى تەكىتلىشىنى ئەپسۇسلىنارلىق دەپ باھالىغان ئۇ مۇنداق دېگەن خەلقئارا جەمئىيەت بېيجىڭنىڭ شىنجاڭدىكى كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتىنى ياخشىلىشى ئۈچۈن نۇرغۇن تىرىشچانلىق كۆرسەتكەن بولسىمۇ ئۇ يەنىلا مىللەتلەرنىڭ يۇغۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىدا چىڭ تۇرماقتا بۇ بىزگە خىتاينىڭ كۈچىنى داۋاملىق كېڭەيتىپ زومىگەرلىك قىلىشىغا يول قويۇلغان تەقدىردە ئۇنىڭ دۇنياغا نېمىلەرنى قىلالايدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. شۇڭا خەلقئارا جەمئىيەت چوقۇم بېيجىڭنىڭ تەھدىتىگە تېخىمۇ ئەستايىدىل مۇئامىلە قىلىشى كېرەك. ئاندرېس كور ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، ما شيىڭرۇينىڭ ماقالىسىدە چېگرا ئىچى ۋە سىرتىدىكى دۈشمەن كۈچلەر مەسىلىسى، بۆلگۈنچىلىك ھەرىكەتلىرىنىڭ خەۋپىنىڭ تەكىتلىنىشى ھازىرقى ئۇكرائىنا ئۇرۇشىدىن كەپ چىققان ۋەزىيەت بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك ئىكەن. ئۇ ئېلخېتىدە مۇنداق دېگەن. خىتاي كامپارتىيەسى ئۇكرائىنادىكى ئۇرۇشنى كۆزىتىپ، تەيۋەنگە تاجاۋۇز قىلىشنىڭ ئاسان ئىش ئەمەسلىكىنى ھېس قىلىپ يەتتى دەپ قارايمەن. ئۇ شۇنداقلا شىنجاڭدىمۇ بىرەر مۇستەقىللىق ھەرىكىتى يۈز بېرىپ قالسا، خۇددى ماسكىۋا ئۇكرائىنانى قايتۇرۇپ ئالالمىغاندەك شەرقىي تۈركىستاننىمۇ قايتۇرۇپ ئالالمايدىغانلىقىنى تونۇپ يەتتى. چۈنكى خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ ئۇكرائىناغا قىلغان ھەربىي ياردەملىرىنى كۆردى.
ئەركىن ئەكرەم ئەپەندىمۇ سۆزىدە ھازىر ئۇيغۇر مەسىلىسى ئىرقىي قىرغىنچىلىق سەۋەبىدىن دۇنياغا كەڭ تونۇلۇپ كەتكەنلىكتىن خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ مۇستەقىللىق تەلىپى ھەققىدىكى ئەندىشىلىرىنىڭ يەنىمۇ كۈچەيگەنلىكىنى بىلدۈردى شەرقىي تۈركىستان بىر مۇستەملىكە رايون شۇ قىرىق توققۇزدا بېسىۋالغاندىن بېرى بۇ خىتاي مەركىزىي ھۆكۈمىتىدە بار بۇنداق ئەنسىرەش ئۇنىڭدىن كېيىن بۇ شەرقىي تۈركىستان داۋاسى ئۇيغۇر داۋاسى خەلقئارادا تونۇل تونۇلۇپ كەتكەندىن كېيىن خەلقئارا سىياسەتلەرنىڭكى مۇھىم يېرىدىمۇ شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسى كۆرۈنگەندىن كېيىن ۋە شەرقىي تۈركىستان خەلقى ئۈچۈن نۇرغۇن بەزى قانۇنلار بەزى قارارلار بەزى باياننامىلەر كۆپەيگەندىن كېيىن بۇ خىتاي تېخىمۇ ئەنسىرەيدۇ ئەمدى شەرقىي تۈركىستان قولدىن كېتىپ قالامىكىن شۇنىڭغا بىر چەتتىن مۇشۇ ھازىرقى يۈرگۈزۈۋاتقان سىياسەتنى داۋام قىلىش يەنە بىر چەتتىن بۇ يەردىكى ئىقتىسادىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ئاندرېس كور ئەپەندى بولسا ئېلخېتىدە ئۇيغۇرلارنىڭ مۇستەقىللىقنى تاللاش ھوقۇقى بارلىقىنى ئەسكەرتىپ خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقان ئىكەن ئۇ ھالدا شەرقىي تۈركىستاننىڭ مۇستەقىللىقنى تاللاش ھوقۇقى بار چۈنكى ھېچقانداق بىر ئادەم زۇلۇم كۆرۈشكە مەجبۇر ئەمەس دەپ ئەسكەرتكەن

رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان بۇ لاگېر شاھىتلىرى BDT كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ بەشىنچى ئايدا باشلىنىدىغان ئۇيغۇر رايونى زىيارىتىنىڭ BDT كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىل تەييارلىغان ئۇيغۇر دىيارىدىكى جازا لاگېرلىرى ۋە ئۇلارغا مۇناسىۋەتلىك زور ھەجىملىك دوكلاتنى خىتاينىڭ تەلىپى بىلەن ئېلان قىلماسلىق بەدىلىگە كەلگەنلىكىنى بىلدۈرۈپ، بۇ دوكلاتنىڭ ئېلان قىلىنىشىنى مىشېل باچېلېت باشچىلىقىدىكى BDT كىشىلىك ھوقۇق كېڭىشىنىڭ خىتاي زىيارىتىدىنمۇ مۇھىملىقىنى تەكىتلىدى.

نامايىشقا لاگېر شاھىتلىرىدىن گوللاندىيەدە ياشاۋاتقان ئۆمەر بېكالى، قەلبىنۇر سىدىق ۋە فرانسىيەدە ياشاۋاتقان گۈلباھار خاتىۋاجى، گۈلباھار جېلىلوۋالار قاتناشقان. مەزكۇر نامايىشنى ئۇيۇشتۇرۇشتا يېتەكچىلىك رول ئوينىغان لاگېر شاھىتى ئۆمەر بېكالى بۈگۈن جەنۋەدىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا، بىز ئۆزىمىزنىڭ ھەق-ھوقۇقلىرىنى تەلەپ قىلىش نامايىشىنى بۈگۈن باشلىدۇق.

ئۆزىمىزنىڭ ھەققىنى تەلەپ قىلىش، شۇنداقلا ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى تېزرەك توختىتىش ۋە خەلقىمىزنى تېزرەك ھۆرلۈككە ئېرىشتۈرۈش يولىدىكى مۇستەھكەم بىر باسقان قەدەم دەپ ھېسابلايمەن ھەم بۇ پائالىيەتلىرىمىز مۇندىن كېيىن تېخىمۇ كەڭ كۆلەمدە كۆلەملىشىپ، ياۋروپا پارلامېنت ئالدىلىرىدا، جەنۋە ب د ت نىڭ ئالدىدا ھەم شۇنداقلا ئامېرىكىدىكى لاگېر شاھىتلىرىمۇ كۈچكە كۈچ قوشۇپ، ئۇلارنىڭ مانا شۇ ئامېرىكىدىكى ب د ت ئالدىلىرىدا تەڭ ھالەتتە چىقىپ، ھەققىمىزنى تەلەپ قىلىدىغان بىر كۆلەملەشكەن نامايىش بولۇشى ھەمدە خەلقئارادىكى پۈتكۈل مېدىيا ۋە ھۆكۈمەت ئورگانلىرىنىڭ نەزىرىنى ئۆزىمىزگە يەنە قايتىدىن بىر ئاغدۇرۇش مەقسىتىدە بۇ پائالىيەتنى داۋام قىلىۋاتىمىز.
لاگېر شاھىتى قەلبىنۇر سىدىق بۇ قېتىمقى نامايىشنىڭ ئاساسلىق مەقسىتىنىڭ مىشېل باچېلېتتىن بەشىنچى ئايدا ئۇيغۇر دىيارىنى زىيارەت قىلىشتىن ئىلگىرى مەزكۇر دوكلاتنى ئېلان قىلىۋېتىشنى تەلەپ قىلىشتىن ئىبارەت ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى. شۇ بىزنىڭ مەقسىتىمىز ماۋۇ ب د ت دىكى ئايالنىڭ خىتايغا بېرىشتىن بۇرۇن چوقۇم ماۋۇ ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى باياناتنى ئېلان قىلىۋېتىپ ئانىڭدىن كېيىن بېرىشنى ھەم بىزنى بىر زىيارەتتە كۆرۈشۈشنى بىز بىلەن بۇ لاگېر شاھىتلىرى بىلەن ئۇنىڭدىن كېيىن خىتايغا زىيارەتكە بارسىمۇ چوقۇم خىتاينىڭ ئۆزى ياسىغان شۇ مەنزىرىنى شۇلارنى كۆرسىتىپ بەرگەن يەرلىرىگە ئەمەس بەلكىم شاھىتلارنىڭ ياتقان تۇرغان شۇ كامپ لاگېرلىرىنى زىيارەت قىلىشنى ۋە قايتىپ كەلگەندىن كېيىن ھەقىقەتنى پۈتۈن دۇنياغا ئاشكارا قىلىشنى ھەقىقىي كۆردى. شۇنى ئۈمىد قىلىپ، ماۋۇ ب د ت غا كېلىپ نامايىشىمىزنى باشلىۋەتتۇق. ئەگەر بىز مىشېل باچېلېت بىلەن كۆرۈشۈپ قالغان ۋاقتىمىزدا، ئەلۋەتتە، ئالدى بىلەن شۇ ئۇيغۇرلارغا ئائىت بولغان شۇ دوكلاتنى ئېلان قىلىشىنى بىرىنچى بولۇپ شۇنى ئۈمىد قىلىمىز، ئەلۋەتتە. ئۇنىڭدىن كېيىن ئىككىنچى بولۇپ، ئەگەر بىزنىڭ ھاياتىمىزنى كاپالەت قىلغان ئاساستا، بىزنى بىللە ئېلىپ بېرىشنى ئەلۋەتتە خالايمىز. ئۈچىنچىدىن، ئانىڭدىن كېيىن مىشېل باچېلېت خانىم ئۇ خىتايغا زىيارەتكە بارغان ۋاقتىدا چوقۇم خىتاينىڭ كۆرسىتىپ بەرگەن ئورۇنلىرىنى، بەلگىلەپ بەرگەن جايلىرىنى، ياساپ قويغان مەنزىرىلەرنى كۆرمەستىن، بەلكى بىز مۇشۇ لاگېرلاردا تۇرغان شاھىتلارنىڭكى كۆرسىتىپ بەرگەن جايلىرىنى زىيارەت قىلىشىنى، تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشىنى، ئاندىن قايتىپ كەلگەندىن كېيىن پۈتۈن دۇنياغا، خەلقئاراغا بۇنى ھەقىقەتنى ئېچىپ تاشلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز.

جەنۋەدىكى نامايىشىمىزنىڭكى قاتنىشىدىغان سەۋەبى، جەنۋەدىن بىر گۇرۇپپا ۋەتىنىمىزگە، شەرقىي تۈركىستانغا تەكشۈرەش ئېلىپ بارىدىكەن. مەنمۇ كاپالەت قىلسا، مۇشۇلار بىلەن بېرىپ، شۇ ئاشۇ لاگېرلارنى، تاغنىڭ ئارىسىدىكى ئورگانلارنى ئېلىپ، ئۆلۈم جازاسى بېرىدىغان دوختۇرخانىلارنى بېرىپ كۆرسىتەتتىم. شۇ لاگېرنىڭ ئىسىملىرىنى ئۈرۈمچىدىكى

مەن گۈلباھار بولىمەن. بۈگەن بىز جەنۋەدىكى نامايىشىمىزنى بۈگەن ئەتىگەندە باشلىدۇق. ھاۋا ئىنتايىن ناچار، يامغۇر يېغىۋاتىدۇ. بىزنىڭ بۇ يەردىكى نامايىش قىلىشتىكى مەقسىتىمىز مىشېل باشېلې خانىمنىڭكى ۋەتەنگە مېڭىشتىن بۇرۇن ئۇيغۇرلار توغرىسىدا يازغان دوكلاتنى ئېلان قىلىۋېتىشىنى تەلەپ قىلىپ مۇشۇ نامايىشنى باشلىدۇق شۇ مەقسەتتە. چۈنكى خىتاي ھۆكۈمىتىنى ھەممىمىز بىلىمىز، ئىنتايىن قۇۋ، ھىيلىگەر، ساختا ئادەملەرنى تەيىنلەشكە، ساختا سەھنىلەرنى ھازىرلاشقا ئىنتايىن ئۇستا. مېنىڭ ئەنسىرەيدىغىنىم، مىشېل باشېلې خانىم ۋەتەنگە بارغاندىن كېيىن، ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ بېشىغا كەلگەن ھەقىقىي قىرغىنچىلىقنى، ھەقىقىي زۇلۇمنى كۆرەلمەستىن، خىتاينىڭ ئورۇنلاشتۇرۇپ قويغان ئادەملىرى بىلەن كۆرۈشۈپ، يالغان سەھنىلەرنى كۆرۈپ كەلسە، بىزگە ھېچقانداق بىر ھېلىقى پايدىسى يوق، ئەكسىنچە زىيىنى بار. شۇنىڭ ئۈچۈن مېنىڭ مىشېل خانىمدىن تەلەپ قىلىدىغىنىم، مۇمكىن بولسا خىتاينىڭكى ئورۇنلاشتۇرۇشىغا بويسۇنمىسا، ئۆزى خالىغان ئادەملەر بىلەن كۆرۈشۈپ، ئۆزى خالىغان يەرلەرگە بېرىپ، بىر ھەقىقىي ئەھۋالنى كۆرۈپ كەلسە دېگەن ئۈمىدتە. ئەگەر ھەقىقىي ئەھۋالنى كۆرەلمەي قايتىپ كەلسە، ھېچقانداق دوكلات ئېلان قىلماسلىقىنى ئۇيغۇرلار توغرىلىق تەلەپ قىلىمەن. چۈنكى ئۇ يالغان دوكلاتنىڭكى بىزگە ھېچقانداق پايدىسى يوق، ئەكسىنچە زىيىنى بار. ئەگەر ۋەتەندە ھەقىقىي زۇلۇمنى، ھەقىقىي قىرغىنچىلىقنى كۆرەلمەستىن قايتىپ كېلىپ يالغان بىر نەرسىلەرنى دوكلات قىلسا، ئۇ چاغدا

دىققىتىڭلارغا سۇندۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.
يىگىرمە ئۈچىنچى ئاپرېل كۈنى گېرمانىيەنىڭ ميۇنخېن شەھىرىدە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى تەرىپىدىن ئۆتكۈزۈلگەن ئىپتار پائالىيىتىدە قۇرۇلتاي رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى سۆز قىلىپ، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ خىزمەتلىرىدىن مەلۇمات بەرگەن. ئۇندىن باشقا ئۇ يەنە ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق مەسىلىسىدە مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنىمۇ ھەرىكەتكە ئۆتۈشكە چاقىرغان. تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلىرى دىققىتىڭلاردا بولسۇن. قىممەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى يىگىرمە ئۈچىنچى ئاپرېل كۈنى گېرمانىيەنىڭ ميۇنخېن شەھىرىدە ئۆتكۈزگەن ئىپتار زىياپىتىگە ئۇيغۇر ئاممىۋى تەشكىلاتلىرى مەسئۇللىرى، سىياسەتچىلەر، دۇكاندارلار ۋە ئۇيغۇر جامائەت ئەربابلىرى ئىشتىراك قىلغان. مەزكۇر پائالىيەتكە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى باشچىلىقىدىكى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەھبەرلىرى قاتناشقان. ئىپتاردا دولقۇن ئەيسا ئەپەندى سۆز قىلىپ، گېرمانىيەنىڭ كۆلن شەھىرى بىلەن ئاۋسترالىيەنىڭ ۋېنا شەھىرىدە تۈرك ۋە مۇسۇلمان ئاممىۋى تەشكىلات مەسئۇللىرىنى تەكلىپ قىلىپ ئۆتكۈزۈلگەن ئىپتار پائالىيىتى ھەققىدە مەلۇمات بەرگەندىن سىرت، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى نۆۋەتتە چىڭ تۇتۇپ قىلىدىغان خىزمەتلەر توغرىسىدا مۇزاكىرە ئېلىپ بېرىلغان. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بۇ ھەقتىكى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، قىسقىچە مەلۇمات بەردى. ئۇ مۇنداق دېدى. دۇنيا قۇرۇلتىيىنىڭ رامىزانلىق ئىپتار پىروگراممىمىز دائىرىسىدە ھەمدە كۆلن ۋە ۋىيانادىكى ئىپتار پىروگراممىلىرىمىزدىن كېيىن، گېرمانىيەدە شەنبە كۈنىسى يەنە بىر ئىپتار پىروگراممىسى دۇنيا قۇرۇلتىيى ئورۇنلاشتۇردۇق. بۇ ئىپتار پىروگراممىمىز ئاساسىي جەھەتتىن رامىزانلىق. پائالىيەتلەرنى بىر خۇلاسىلاش، شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئالدىمىزدا ئېچىلماقچى بولغان ئىككىنچى نۆۋەتلىك شەرقىي تۈركىستان مىللىي كېڭىشىنىڭ خىزمەت تەقسىماتلىرىنى ئورۇنلاشتۇرۇش مۇناسىۋىتى ۋە بۇنىڭغا ياردەم يىغىش ۋە شۇنداقلا بۇ كېلىدىغان مېھمانلارنى ئورۇنلاشتۇرۇش مەسىلىسىدە گېرمانىيەدىكى دۇكاندارلار بىلەن نى ئاساس قىلغان ھالدا بىر يىغىن ئۆتكۈزۈپ ئۇلارنىڭ ماددىي قوللاشلىرىنى قولغا كەلتۈرۈش، كېلىدىغان مېھمانلارنى ياخشى كۈتۈۋېلىش، مىللىي كېڭەشنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك. ئۆتۈشىنىڭ لوجىستىك ئاساسلىرىنى مۇزاكىرە قىلدۇق. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بۇ يىل ياۋروپا دۆلەتلىرىدىكى تۈرك ۋە مۇسۇلمان تەشكىلاتلىرى مەسئۇللىرىنى ئىپتار زىياپىتىگە تەكلىپ قىلىپ، ئۇلار بىلەن بولغان ھەمكارلىقنى كۈچەيتىش مەقسىتىدە بىر قاتار پائالىيەتلەرنى ئېلىپ بېرىشنى

ئىسلام دۆلەتلىرىنى ئۇيغۇر مەسىلىسىگە قارىتا سۈكۈتىنى بۇزۇشقا چاقىرغان. بۇ ئاۋسترىيىدە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى بىلەن ئاۋسترىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتى بەرگەن تۇنجى قېتىملىق ئىپتار ھېسابلىنىدىكەن. مەزكۇر ئىپتار پائالىيىتى توغرىسىدا تېلېفون زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى ياۋروپادىكى تۈرك ۋە مۇسۇلمان ئاممىۋى تەشكىلاتلىرىغا ئىپتار زىياپىتى ئۇيۇشتۇرۇشتىكى مەقسىتى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ مۇشۇ بىر قانچە يىللاردىن بۇيان ئىسلام دۇنياسىغا بولغان پائالىيەتلىرىمىزنى كۈچلەندۈرۈش پروگراممىمىز بار. بۇ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا نىسبەتەن ئىسلام دۇنياسىنىڭ جىم تۇرۇۋېلىشى ۋە بۇ مەسىلىگە نىسبەتەن بېشىنى ئىچىگە تىقىۋېلىشى، ھەتتا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يېنىدا تۇرۇشى بىزنى بىئارام قىلغان، راھەتسىز قىلغان مەسىلىلەردىن بىرى. شۇنىڭغا بىز دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋە ياكى باشقا تەشكىلاتلار بولسۇن بۇ مەسىلىدە جىددىي بىر ھەرىكەت پائالىيەتلەرنى كۈچلەندۈرۈشكە تىرىشىۋاتىمىز ھەم شۇنىڭ بىر پارچىسى بولۇپ بۇ رامىزان ئېيى مۇشۇنىڭ ياخشى بىر ۋاقتى ياۋروپادا نۇرغۇنلىغان مۇسۇلمان تەشكىلاتلىرى بار بۇ تەشكىلاتلارنىڭ ئۆزلىرى كەلگەن دۆلەتلەردىكى ھۆكۈمەتلەر

ھەققىدە بىر قاتار پروگراممىلارنى ئورۇنلاشتۇردۇق.
دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى دىنىي ئىشلار كومىتېتى رەئىسى تۇرغۇنجان ئالاۋۇدىن ئەپەندى يىگىرمە بىرىنچى ئاپرېل كۈنى ئاۋسترىيىدە ئۆتكۈزۈلگەن ئىپتار پائالىيىتىدە دولقۇن ئەيسا ئەپەندىنىڭ دوكلات بېرىپ، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى توغرىسىدا مەلۇمات بەرگەنلىكىنى، بۇنى ئاڭلىغان يىغىن ئەھلىنىڭ ئۇيغۇرلارنى قوللايدىغانلىقىنى ئىپادىلەشكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ مۇنداق دېدى.
بۇ پائالىيەت ناھايىتى ياخشى، جانلىق شەكىلدە ئېلىپ بېرىلدى، بۇنىڭدا دۇنيا قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى ۋەتەننىڭ جىددىي ۋەزىيىتىنى ئاڭلاتقان بولدى، ئۇنىڭدىن كېيىن چاقىرىلغان تەشكىلات باشلىقلىرى، تۈرك ھەر ساھە ئەربابلىرى بولۇپ، بۇلارمۇ ئۆزىنىڭ ساھەسىگە ۋەكىللىك قىلغان سۈپەتتە سۆزلەپ، بىزنىڭ ۋەتەندىكى زۇلۇمغا قارشى ئىكەنلىكى ۋە ئۇيغۇرلارغا ھېسداشلىق، قىلغانلىقى توغرىسىدا ئۆزىنىڭ يۈرەك سۆزلىرىنى ئىپادىلىگەن بولدى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسانىڭ بىلدۈرۈشىچە، گېرمانىيەنىڭ كۆلن شەھىرى مۇسۇلمان، خىرىستىيان ۋە يەھۇدىي دىنىدىن بولغان ئاممىۋى تەشكىلاتلار ئەڭ كۆپ جايلاشقان شەھەر ئىكەن. شۇڭا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئون بەشىنچى ئاپرېل كۈنى تۇنجى قېتىملىق ئىپتار پائالىيىتىنى گېرمانىيەنىڭ كۆلن شەھىرىدە ئۆتكۈزگەن. ئۇ كۆلن شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن ئىپتار پائالىيىتىگە ئوخشىمايدىغان دىنلارغا مەنسۇپ ئاممىۋى تەشكىلاتلارنىڭ مەسئۇللىرىنىڭ ئىشتىراك قىلغانلىقىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئۆتكۈزۈلگەنلىكىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى. بۇ گېرمانىيەدە ئۈچ مىليوندىن ئارتۇق تۈركلەر ياشايدۇ، نۇرغۇن مەچىتلەر بار بۇ يەردە، گېرمانىيەدىكى تۈرك جامائىتىنىڭ، مۇسۇلمان جامائەتلىرىنىڭ ۋە باشقا خرىستىئان ۋە يەھۇدىي، جامائەتلىرىنىڭ ئاساسلىق مەركىزى كۆلن شەھىرىگە جايلاشقان بولۇپ، شۇڭا بىز دۇنيا قۇرۇلتىيى بۇ قېتىم تۇنجى ئىپتارىمىزنى كۆلندە ئۆتكۈزدۇق. بىز بۇنىڭغا مۇسۇلمان تەشكىلاتلىرى باشتا بولۇپ، باشقا دىنىي جامائەتلەرنىڭمۇ باشلىقلىرىنى، تەسىرلىك شەخسلىرىنى تەكلىپ قىلىش ئارقىلىق بىر ئىپتار پروگراممىسى ئورۇنلاشتۇرۇپ، شەرقىي تۈركىستاندىكى جەريان قىلىۋاتقان ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىغا ئېلىپ بېرىۋاتقان بۇ دىنىي بېسىملار، ئىرقىي قىرغىنچىلىق مەسىلىلىرىنى، كۈن تەرتىپكە ئەكىلىپ ئۇلارغا مەلۇمات بېرىش ۋە ئۇلارنىڭ قوللاشلىرىنى ئۇلارنىڭ دىققەت ئېتىبارلىرىنى بۇ مەسىلىگە قارىتىش ئۈچۈن پائالىيەتلەرنى ئېلىپ باردۇق ناھايىتى ياخشى ئەھمىيەتلىك بىر پائالىيەت بولدى ئىگىلىشىمىزچە ياۋروپادىكى تۈرك ۋە ئىسلام ئاممىۋى تەشكىلات مەسئۇللىرىغا ئىپتار بېرىش پائالىيىتى ئالدىمىزدىكى كۈنلەردە ميۇنخېن شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلىدىغان ئىپتار پائالىيىتى بىلەن يەنە داۋاملىشىدىكەن. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.
يىگىرمە ئۈچىنچى ئاپرېل شەنبە كۈنى، يەنى تۈركىيە قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ خەلقئارالىق بالىلار بايرىمى كۈنىدە، تۈركىيەنىڭ ئىستانبۇل شەھىرىدە بىر تۈركۈم ئۇيغۇرلار خىتايدا ئېلىپ بېرىلغان لاگېر تۇتقۇنىدا يېتىم قالغان ئۇيغۇر پەرزەنتلىرى ئۈچۈن نامايىش قىلغان. ئىگىلىشىمىزچە، نامايىش تۈركىيەدىكى شەرقىي تۈركىستان لاگېر قۇربانلىرى مۇنبىرى تەرىپىدىن ئۇيۇشتۇرۇلغان بولۇپ، ئىستانبۇل ساراچخانە باغچىسىدا ئېلىپ بېرىلغان. نامايىشتا مۇخبىرلارغا ئاخبارات ئېلان قىلىش پائالىيىتىمۇ ئۆتكۈزۈلگەن بولۇپ، نامايىش مەيدانىغا قويۇلغان قۇرۇق بالىلار ھارۋىلىرى ئالاھىدە دىققەت قوزغىغان. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئازىغدىن ئاڭلايسىزلەر.
يىگىرمە ئۈچىنچى ئاپرېل تۈركىيە مۇستەقىللىق ۋە بالىلار بايرىمى مۇناسىۋىتى بىلەن خىتاينىڭ يىغىۋېلىش لاگېرلىرىغا قامالغان ئۇيغۇرلارنىڭ تۈركىيەدىكى ئائىلە يېقىنلىرى ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ ئەھۋالىغا دىققەت تارتىش ئۈچۈن ئىستانبۇل ساراچخانە باغچىسىغا يىغىلىپ نامايىش ۋە ئاخبارات ئېلان قىلىش پائالىيىتى ئۆتكۈزگەن مەزكۇر پائالىيەت خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا قارشى تۈركىيەدە ھەر خىل ئاممىۋى پائالىيەتلەرنى تەشكىللەپ كېلىۋاتقان شەرقىي تۈركىستان لاگېر قۇربانلىرى مۇنبىرى تەرىپىدىن ئورۇنلاشتۇرۇلغان بولۇپ نامايىشقا قاتناشقان يۈزگە يېقىن كىشى ئۇيغۇرلارنىڭ ھەق ھوقۇقى ئۈچۈن شوئار توۋلاپ خىتاي ھۆكۈمىتىگە بولغان نارازىلىقىنى ئىپادىلىگەن پائالىيەتكە تۈركىيەدىكى ئۇيغۇر لاگېر تۇتقۇنلىرى يېقىنلىرى يەرلىك پۇقرالار ئۇيغۇر مەسىلىسى ئۈستىدە ئىزدىنىپ كېلىۋاتقان زىيالىيلار ئامېرىكا ياپونىيە ھىندونېزىيە ۋە تۈركىيە قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ ئاخبارات ۋاسىتىلىرى قاتناشقان مەزكۇر پائالىيەتنى تەشكىللىگەن شەرقىي تۈركىستان لاگېر تۇتقۇنلىرى مۇنبىرىنىڭ مەسئۇللىرىدىن مەدىنە نازىم خانىم زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ پائالىيەت ھەققىدە تەپسىلىي توختالدى مەدىنە نازىم خانىم زىيارىتىمىز داۋامىدا پائالىيەتنىڭ مەقسىتى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى

ئاتا-ئانىسىنىڭ يولىغا تەلمۈرۈۋاتقان، ئۆزىنىڭ مىللىي كىملىكىدىن ئايرىۋېتىلىپ، بىرەر خىتاي بولۇپ يېتىشتۈرۈلۈۋاتقان بالىلىرىمىز ئۈچۈن يىگىرمە ئۈچىنچىسىدا بىر پائالىيەت ئورۇنلاشتۇردۇق. بىزنىڭ بۇ پائالىيەتنى قىلىشتىكى مەقسىتىمىز، بۈگۈن يىگىرمە بىرىنچى ئەسىردە ياشاۋاتقان، ھەممە نەرسە تەرەققىي قىلىپ كەتكەن، پەن-تېخنىكا ئىلگىرىلەپ كەتكەن مۇشۇنداق بىر دەۋردە بىز ۋەتىنىمىزدىكىلەر بىلەن ئائىلىمىزدىكى ئۇرۇق-تۇغقان، قوۋم-قېرىنداشلىرىمىز بىلەن ھېچقانداق ئالاقە قىلالمايۋاتقانلىقىمىزنى، مىللىتىمىزنىڭ مىليونلارچە ئىنسانىنىڭ ئاشۇ توپلىما كامپىدا، لاگېردا ھەر خىل قىيىن-قىستاققا، زۇلۇمغا ئۇچراۋاتقانلىقىنى، بۇنىڭ پەقەت چوڭلار بىلەنلا چەكلىنىپ قالماي، ئەكسىچە كىچىك نارەسىدە بالىلارنىڭمۇ بۇ زۇلۇمغا ئۇچراۋاتقانلىقىنى تۈركىيە خەلقىگە ۋە دۇنياغا ئاڭلىتىشنى مەقسەت قىلدۇق.
كۆزەتكۈچىلەرنىڭ قارىشىچە، جەمئىيەتنىڭ ئەڭ ئاجىز قاتلىمى بولۇش سۈپىتى بىلەن ئاياللار ۋە بالىلار خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان سىياسىي ھەرىكەت ۋە قىرغىنچىلىق سىياسىتىنىڭ ئەڭ چوڭ بەدەل تۆلىگۈچىلىرى ھېسابلىنىدىكەن. تۈرمە ۋە لاگېرلاردا تۈرلۈك فىزىئولوگىيىلىك ۋە پسىخولوگىيىلىك خورلۇققا ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇر ئاياللىرى ۋە ئاتا ئانىسىدىن ئايرىۋېتىلىپ يېتىمخانىلارغا سولانغان ئۇيغۇر پەرزەنتلىرى بۇنىڭ تىپىك ئىسپاتى ئىكەن. مەزكۇر پائالىيەتكە قاتنىشىپ سۆز قىلغان ساباھەتدىن زائىم ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى ئىقتىسادشۇناس دوكتور بۇرھان ئۇلۇغيول ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ ئۇيغۇر ئاياللىرى ۋە بالىلىرى ئۇچراۋاتقان زۇلۇمنى دۇنياغا ئاڭلىتىشتا زۆرۈر بولغان كونكرېت خىزمەتلەر ھەققىدە توختالدى.
مەنچە، بىزنىڭ دۇنياغا ئاڭلىتىشىمىز يېتەرلىك بولمايۋاتىدۇ دەپ قارايمەن. ئاتا ئانىسىدىن ئايرىلغان، پەرزەنتلىرىدىن ئايرىلغان نۇرغۇن ئادەم بار. لېكىن ھازىر ئاشۇ خىتاينىڭ زۇلۇمىغا كۆنۈپ قالغاندەك ياكى ھېچقانداق بىر ئۈمىد يوقتەك ئۈمىدسىزلىنىپ ھازىر مۇشۇ ۋەتەندىكى داۋانى ئاڭلىتىشتا، بوشاپ قالدى دەپ قارايمەن. بىز چوقۇم ئەگەر مۇشۇ پۈتۈن دۇنيادىكى ئۇيغۇرلار ياكى زامانىۋى ئۇيغۇرلار بولسۇن ياكى دىندار ئۇيغۇرلار بولسۇن ھەممىمىز بىر يەرگە كېلىپ ۋەتەن قىزىلىنى ئاڭلىتالىغان بولساق، بىر ياقتىن باش چىقىرىپ بىر ياقتىن كۈچ چىقىرىپ قىلالىغان بولساق ياخشى بولىدۇ دەپ قارايتتىم. لېكىن ھازىر. خەلق ئۈمىدسىزلىك ئىچىدە ھەتتا نامايىشلارغا چىقمايدىغان نامايىشلارغا ئېتىبار قىلمايدىغان بولۇپ كەتتى شۇڭلاشقا دېمەكچى بولغىنىم ئەمدى ئەگەر بىز قېرىنداشلىرىمىزنىكى ئۈچۈن ھەممىمىز بىر ياقتىن باش چىقىرالىغان بولساق ياخشى بولىدۇ دەپ ئويلايمەن ئۇنىڭ ئۈستىگە بۇ بالىلارنى ۋە ئاياللارنى بىز تېخىمۇ گەۋدىلەندۈرۈپ ھەتتا بۇ بالىلارنىڭ ھېچ قانداق بىر گۇناھى يوقلۇقىنى، بۇ بالىلارنىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى ھېچقانداق بىر جىنايەت ئىشلىمەيدىغانلىقىنى، پەقەتلا بۇ بالىلارنىڭكى گۇناھىنىڭ ئۇيغۇر بولۇشى، شۇنداقلا مەجبۇرىي ھالدا ئاتا ئانىلاردىن ئايرىپ خىتايچە تەربىيەلىشى قاتارلىق مۇشۇ جەھەتلەردە تېخىمۇ بىر ئاۋاز بېرەلىگەن بولساق، يىلدا بىر ئىككى قېتىم نامايىش ئەمەس، كوچا كوچىلاردا ياكى بولمىسا ئاشۇ مۇھىم شەھەرلەردە خەلقئاراۋى بىر نېمە قىلالىغان بولساق ياخشى بولىدۇ دەپ قارايمەن. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن ئېتىبارەن ئائىلىسى بىلەن ئالاقىسى پۈتۈنلەي ئۈزۈلگەن، ئاتا ئانىسى ۋە قېرىنداشلىرى بىلەن يىللاردىن بۇيان ئالاقە قىلىشالمايۋاتقان تۈركىيەدىكى ياش ئۇيغۇر پائالىيەتچى نۇرسىمان ئابدۇرېشىت زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى. نۇرسىمان يىللاردىن بۇيان ئاتا ئانىسىدىن خەۋەر ئالالمايۋاتقان بىر پەرزەنت بولۇش سۈپىتى بىلەن تەسىراتلىرىنى ۋە تىلەكلىرىنى قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلىرىمىز بىلەن ئورتاقلاشتى.
ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئالتىنچى ئايدىن باشلاپ قەشقەردىكى ئۆيدىكىلىرىم بىلەن ئالاقەم ئۈزۈلۈپ قالدى. ئانام، دادام، ئاكام ۋە ئۇكام. شۇنىڭدىن كېيىن خەۋەر ئالالمىدىم. ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى ئۇلارنىڭ تۈرمىدە ئىكەنلىكىنى بىلدىم. ھازىر بەش يىلغا يېقىن بولاپ قالدى. مەسىلەن، مەن بىر بالا بولاش سۈپىتىم بىلەن ئانام، دادامنىڭ، بىر سىڭىل بولاش سۈپىتىم بىلەن ئاكامنىڭ، ئۇكامنىڭ، نەدە ئىكەنلىكىنى بىلمەيمەن ئۇلارنىڭ ھەر قاچان بىر ھاياتى خەۋپ يېتىپ قېلىشىدىن ئەندىشە ئىچىدە ياشاۋاتىمەن ھازىر بەش يىلدىن ئاشتى ئاندىن كېسە ھەممىدىن بەك ھېلىقى ئىچىمنى بەك قاتتىق ئاچچىق قىلىدىغان ھېلىقى بىر خىل ھېلىقى بۇ ئازاب ئەڭ ئېغىر كەلگىنى مەسىلەن ئاكامنىڭ ئۈچ بالىسى بار ئۇكامنىڭ ئىككى بالىسى بار ئۇ بەش نارسىدىنىڭ نەدە ئىكەنلىكىنى بىلمەيمەن كىم بېقىۋاتىدۇ ئۇلارنى ئۇنى بىلمەيمەن ھاياتمۇ مەسىلەن چىدىغۇسىز بىر ئازاب ئەمدى ئەمما كۆڭلۈمنىڭ بەك قاتتىق يېرىم بولغىنى ئەمدى ئاشۇ پائالىيەتكە قاتناشقان ئادەمنىڭ سانى شۇنداق ئاز خەلقىمىز بىراز بۇ توغرىسىدا ئۆزىگە سوئال قويۇش كېرەك خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدا ئېلىپ بېرىۋاتقان قىرغىنچىلىق سىياسىتى تۈپەيلى ئائىلە ئەزالىرىدىن ئايرىلىپ قالغان مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار ھەر خىل سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي پائالىيەتلەر ئارقىلىق ئۆز ئاۋازىنى دۇنياغا ئاڭلىتىشقا تىرىشىپ كەلمەكتە. شەرقىي تۈركىستان لاگېر قۇربانلىرى مۇنبىرى خىتاينىڭ يىغىۋېلىش لاگېرلىرىغا قامالغان ئۇيغۇرلارنىڭ تۈركىيەدىكى ئائىلە يېقىنلىرى تەرىپىدىن قۇرۇلغان بولۇپ، مىللەت نۆۋەتتە، شەرقىي تۈركىستان ئۈچۈن ئاناتولىيە سەپىرى قاتارلىق پائالىيەتلەر ئارقىلىق تۈركىيەدە ۋە خەلقئارادا ئۇيغۇر لاگېر تۇتقۇنلىرىنىڭ پاجىئەلىك تەقدىرىنى ئاڭلىتىپ كەلمەكتە. بۇ پروگرامنى ئىستانبۇلدىن ئازىغ تەييارلىدى.
يىگىرمە ئۈچىنچى ئاپرېل، شەنبە كۈنى، مەركىزى ئىستانبۇلدىكى خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلار بىرلىكىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشىدىكى ئىپتار پائالىيىتىگە تەكلىپ قىلىنغان تۈركىيە ئىچكى ئىشلار مۇئاۋىن مىنىستىرى ئىسمائىل چاتاكلى سۆز قىلىپ، تۈركىيەدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ بىر قانچە ئاي ئىچىدە تۈركىيە گىراژدانلىقىغا ئۆتىدىغانلىقىنى ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ ھەر قانداق مەسىلىلىرى بولسا ھەل قىلىنىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. بۇ ھەقتىكى تەپسىلاتلارنى تۈركىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئارسلاندىن ئاڭلايسىزلەر.
يىگىرمە ئۈچىنچى ئاپرېل شەنبە كۈنى مەركىزى ئىستانبۇلدىكى خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلار بىرلىكىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشى ۋە دەۋەت قىلىشى بىلەن ئىستانبۇلدىكى ئۇيغۇرلار شەرقىي تۈركىستان قېرىنداشلىق ئىپتار پائالىيىتىدە جەم بولدى ئىپتار پائالىيىتىدە سۆز قىلغان تۈركىيە ئىچكى ئىشلار مۇئاۋىن مىنىستىرى ئىسمائىل چاتاقلى تۈركىيىدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ بىر قانچە ئاي ئىچىدە تۈركىيە گراژدانلىقىغا ئۆتىدىغانلىقىنى ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ ھەر قانداق مەسىلىلىرى بولسا ھەل قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى بۇ ئىپتار پائالىيىتىگە تۈركىيىنىڭ ئىچكى ئىشلار مۇئاۋىن مىنىستىرى ئىسمائىل چاتاقلى تۈركىيە كۆچمەن ئىشلىرى ئىدارىسىنىڭ رەئىسى دوكتور ساۋاش ئۈنلۈ مۇئاۋىن رەئىسى دوكتور گۆكچە ئوق كۆچمەن ئىشلىرى ئىدارىسى ئىستانبۇل شۆبە رەئىسى بايرام يالىنسۇ تۈركىيىنىڭ سابىق پارلامېنت ئەزاسى تەتقىقاتچى ياسىن ئاكتاي مىللەتچى ھەرىكەت پارتىيىسى ئىستانبۇل شۆبىسىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ئىسمائىل ئاقكۆز ئىيى پارتى ئىستانبۇل شۆبە رەئىس ۋەكىلى تولگا تېكنىجى قاتارلىقلاردىن باشقا يەنە شەرقىي تۈركىستان ئىجتىمائىي تەشكىلاتلارنىڭ رەھبەرلىرى دىنىي ئالىملار زىيالىيلار ۋە ئىستانبۇلدا ياشاۋاتقان ئۇيغۇر خەلق ئاممىسى بولۇپ بىر مىڭ بەش يۈزدىن ئارتۇق كىشى قاتناشتى ئىپتار ۋاقتىدىن ئىلگىرى قۇرئان كەرىم تىلاۋەت قىلىندى كېيىن خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلار بىرلىكى رەئىسى ھىدايەتۇللا ئوغۇزخان سۆز قىلدى ھىدايەتۇللا ئوغۇزخان سۆزىدە تۈركىيە ئىچكى ئىشلار مۇئاۋىن مىنىستىرىغا خىتاب قىلىپ مۇنداق دېدى دوغۇ تۈركىستاندا يەتمىش ئۈچ سەنەلىك ئەسارەت زامان زەرفى ئىچەرىسىندە ھالكىمىزىن دىنى ۋە مىللى كىملىغىنىن تامامەن يوك ئەدىلمەسى ھۆرمەتلىك مىنىستىر ئەپەندىم شەرقىي تۈركىستاندا يەتمىش ئۈچ يىللىق مۇستەملىكە جەريانىدا خەلقىمىزنىڭ دىنىي ۋە مىللىي كىملىكىنىڭ پۈتۈنلەي يوق قىلىنىشى مىللىي مەدەنىيەت قىممەت قاراشلىرىمىز ۋە تارىخىي ئەسەرلىرىمىزنىڭ يوقىلىشى ئۈچۈن سىستېمىلىق بۇزغۇنچىلىق داۋام قىلدى ئەمما يېقىنقى ئالتە يىلدىن بۇيان شەرقىي تۈركىستاننىڭ تاشقى دۇنيا بىلەن مۇناسىۋىتى كېسىلدى پۇت قوللىرى باغلاندى پىكىر چۈشەنچىلىرى چەكلىمىگە ئۇچرىدى تاشقى دۇنيا بىلەن ئالاقە مۇناسىۋەتلىرى چەكلەندى مەن ۋە مۇشۇ يەردە ئولتۇرغان پۈتكۈل شەرقىي تۈركىستانلىق قېرىنداشلىرىمىز ئۇ يەردىكى ئۇرۇق تۇغقانلىرىمىز بىلەن تېلېفوندا بولسىمۇ ئالاقە قىلالمايۋاتىمىز مەن ئانام ۋە باشقا ئۇرۇق تۇغقانلىرىمنىڭ ھازىر قەيەردە ئىكەنلىكىنى قانداق ئەھۋالدا ئىكەنلىكىنى بىلەلمىدىم مۇشۇ يەردە ئولتۇرغان پۈتۈن قېرىنداشلارمۇ ئوخشاش ۋەزىيەتتە تۇرۇۋاتىدۇ ھىدايەتۇللا ئوغۇزخان سۆزىدە يەنە ئۇيغۇرلارنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىققا ئۇچراۋاتقانلىقىنى بىر خەلقنىڭ يوق بولۇپ كېتىش خەۋپىگە دۇچ كەلگەنلىكىنى تەكىتلىدى ئۇ سۆزىدە يەنە تۈركىيىدە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ دىنىي ئېتىقادى مىللىي مەدەنىيىتى ۋە ئۆرپ ئادەتلىرىنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن تىرىشچانلىق قىلىۋاتقانلىقىنى ئىپادىلىدى ئىپتار پائالىيىتىگە تەكلىپ بىلەن قاتناشقان تۈركىيە ئىچكى ئىشلار مۇئاۋىن مىنىستىرى ئىسمائىل چاتاقلى ئەپەندى

كۆزىتىپ كېلىۋاتىمىز شۇ نۇقتا ھەممىمىزگە ئېنىق بولۇشى كېرەككى دۇنيانىڭ تەڭپۇڭلۇقى قايسى تەرەپكە ئېغىر بېسىشتىن قەتئىينەزەر تۈركىيىنىڭ ۋە ئاناتولىيىنىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى پۈتۈن قېرىنداشلىرىمىزنى ئەستىن چىقىرىپ قويۇشى ئۇلار دۇچ كېلىۋاتقان قىيىنچىلىق مەسىلىلەرنى كۆرمەسكە سېلىشى

ئۇ سۆزىنىڭ ئاخىرىدا تۈركىيىدە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ ئەڭ قىسقا ۋاقىت ئىچىدە تۈركىيە گراژدانلىقىغا ئۆتىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى تۈركىيىدە ياشاۋاتقان ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىزنىڭ تۈركىيە گراژدانلىقىغا ئۆتۈش مەسىلىسىنى بىر قانچە ئاي ئىچىدە ھەل قىلىمىز تۈركىيە ۋە باشقا يەرلەردە بەزى چەت ئەللىك جەمئىيەتلەر ياكى شەخسلەر ھەر خىل ۋاسىتىلەر بىلەن مەقسەتلىك ھالدا ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ئارامىنى بۇزىدىغان بىر مۇھىت يارىتىشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى بىلىپ تۇرۇۋاتىمىز سىلەرگە شۇنى ئېنىق بىلدۈرىمەنكى تۈركىيىدە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلارنى قىيىنچىلىققا ئىتتىرىشكە ھېچكىمنىڭ كۈچى يەتمەيدۇ تۈركىيە خەلقىمۇ ئۇنداق بىر ئىشقا يول قويمايدۇ شۇڭا سىلەر بىئارام بولماڭلار ئاراڭلارنى بۇزىدىغانلارغا پۇرسەت بەرمەڭلار تۈركىيە سىلەرنىڭ ۋەتىنىڭلار تۈركىيە گراژدانى بولغاندىن كېيىن ئۆزەڭلار تۈركىيەدە بولساڭلارمۇ قەلبىڭلار شەرقىي تۈركىستاندا بولسۇن ۋەتىنىڭلارنى ئۇنتۇماڭلار يەنە بىرى قىممەت قاراشلىرىڭلارنى مەدەنىيەت ئۆرپ ئادەتلىرىڭلارنى ئۇنتۇماڭلار. بۇردا ئولساڭىزدا تۈرك ۋاتانداشى ئولساڭىزدا تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى دەۋلەتىنىڭ بىر ۋاتانداشى ئولاراق بۇردا ياشاساڭىزدا ئاسلا ئورايى ئۇنۇتماياجاكسىڭىز بۇ بىرىنچىسى. مەلۇم بولۇشىچە تۈركىيىدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ سانى يېقىنقى ئون نەچچە يىلدا بۇرۇنقىدىن كۆپەيگەن بولۇپ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى لاگېرلارغا سولاش قاتارلىق ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتى كۈچەيگەندىن كېيىن ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆز ئانا ۋەتىنى بىلەن بولغان ئالاقىلىرى ئۈزۈلگەن مۇتلەق كۆپ ساندىكى ئۇيغۇرلارنىڭ تۇرمۇش يوللىرى قىيىنلاشقان ھەتتا ئۇلارنىڭ كۆپىنىڭ ئىشلەش رۇخسىتى پۇقرالىق سالاھىيىتى بولمىغانلىقى ئۈچۈن ھەر جەھەتتىن قىيىنچىلىقلارغا دۇچ كەلگەنىدى تۈركىيەدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ نۆۋەتتىكى مۇھىم تەلەپلىرىنىڭ بىرى ئۆزلىرىنىڭ تۈركىيە پۇقرالىقىغا تېزراق ئۆتۈشى ھېسابلىنىدىكەن مۇئاۋىن مىنىستىر ئىسمائىل چاتاقلى سۆزىنى ئاخىرلاشتۇرغاندىن كېيىن خەلقئارا شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلار بىرلىكى رەئىسى ھىدايەتىللا ئوغۇزخان ۋە شەرقىي تۈركىستان ئۆلىمالار بىرلىكى رەئىسى دوكتور ئاتاۋۇللا شاھيار سەھنىگە چىقىپ مىنىستىر ئىسمائىل چاتاقلىغا تون چاپان ۋە ئۇيغۇر چىمەن دوپپا كىيدۈردى يىغىن ئەھلى قىزغىن ئالقىشلىدى